ສຳລັບມື້ນີ້ເຮົາມີລາຍການຫຍັງແດ່ອ້າຍສັນຍາ ໃນມື້ນີ້ ທ່ານສັນຕິໄຊຈະນຳລາຍການ ຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ການມີສຸຂະພາບດີດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງຕາມເຊັ່ນເຄີຍ ຈາກນັ້ນອ້າຍສຳລານຈະນຳເ ອົາບົດເພງທີ່ມ່ວນຊື່ນມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງ
ແລະ ອາຈານສິງຫາກໍຈະນຳເອົາເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູມານຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງ ລາຍການທັງໝົດນີ້ຈະມາພົບກັບທ່ານອີກຈັກໜ້ອຍ
ຕໍ່ໄປນີ້ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການ ຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ຈາກທ່ານສັນຕິໄຊໄດ້ເລີຍ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ເຮົາໄດ້ຊົມໄດ້ຟັງການໂຄສະນາເລື່ອງອາຫານ ຫຼື ນົມທີ່ເສີມແຄວຊຽມ ເພື່ອໃຫ້ຮ່າງກາຍ ແລະ ກະດູກແຂງແຮງຢູ່ເລື້ອຍໆ ເພາະມີຄົນຈຳນວນບໍ່ນ້ອຍເປັນຫ່ວງເລື່ອງກະດູກຜ່ອຍ ໂດຍ ສະເພາະທ່ານຍິງທັງຫຼາຍ ວິທີດຽວທີ່ຈະຮູ້ວ່າກະດູກຂອງທ່ານຜ່ອຍ ຫຼື ບໍ່ນັ້ນ ຈະຕ້ອງໄປຫາທ່ານໝໍເພື່ອກວດກາເບິ່ງ ທ່ານໝໍ ຈະສ່ອງກະດູກ ແລະ ສາມາດບອກໄດ້ວ່າກະດູກເລີ່ມຜ່ອຍ ຫຼື ຜ່ອຍແລ້ວ ມີຫຼາຍສາເ ຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ແຄວຊຽມລະລາຍໄປຈາກກະດູກ ແລະ ແຂ້ວຂອງຄົນເຮົາໄດ້ ແຄວຊຽມເປັນທາດຊະນິດໜຶ່ງທີ່ຢູ່ໃນກະດູກ ແລະ ແຂ້ວ ເຮັດໃຫ້ກະດູກ ແລະ ແຂ້ວແຂງແຮງ ແຄວຊຽມຈຳນວນໜຶ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ເລືອ ດແຂງໂຕເມື່ອໄດ້ຮັບບາດແຜ ແຄວຊຽມຈະຊ່ວຍໃຫ້ກ້າມຊີ້ນມີພະລັງ ເມື່ອຂາດແຄວຊຽມຈະເຮັດໃຫ້ກ້າມຊີ້ນປັ້ນ ແລະ ແຄວຊຽມຍັງຊ່ວຍຮັກສາຄວາມສົມດຸນຂອງກົດອາຊິດໃນຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາອີກ ດ້ວຍ ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍສູນເສຍແຄວຊຽມ ແມ່ນເກີດຈາກການກິນອາຫານທີ່ມີໂປຣຕີນຫຼາຍເກີນໄປ ເພາະໂປຣຕີນເປັນອາຫານທີ່ ມີຄວາມເປັນກົດ ເມື່ອກິນເຂົ້າໄປຫຼາຍ ເລືອດຈະມີຄວາມເປັນ ກົດສູງຂຶ້ນ ເຊິ່ງເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຮ່າງກາຍ ດັ່ງນັ້ນ ຮ່າງກາຍຈຶ່ງຕ້ອງດູດເອົາແຄວຊຽມຈາກອາຫານທີ່ເຮົາກິນລົງໄປນັ້ນ ເພື່ອຫຼຸດສະພາບຄວາມເປັນກົດ ແຕ່ຖ້າແຄວຊຽມທີ່ໄດ້ຈາກອາຫານບໍ່ພຽງພໍ ຮ່າງ ກາຍກໍຈະດູດຈະດຶງເອົາແຄວຊຽມຈາກກະດູກມາໃຊ້ ຖ້າອາການນີ້ເກີດຂຶ້ນເປັນເວລາດົນນານ ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມໜາຂອງກະດູກຫຼຸດລົງໄດ້ ເຊິ່ງຈະນຳໄປສູ່ກະດູກຜ່ອຍ ທ່ານຜູ້ຟັງ ເຄື່ອງດື່ມທີ່ນິຍົມຈຳພວ ກນ້ຳອັດລົມ ໂຊດາ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມທີ່ປະສົມສານເຄມີ ມີຜົນຮ້າຍຕໍ່ຮ່າງກາຍ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍສູນເສຍແຄວຊຽມ ແລະ ເນື່ອງຈາກວ່າເຄື່ອງດື່ມເຫຼົ່ານີ້ມີກົດຫຼາຍຊະນິດປະສົມຢູ່ ເຊັ່ນ ກົດໂຟສຟໍຣິກເປັນຕົ້ນ ກ ານດື່ມນ້ຳຊາ ກາເຟ ແລະ ເຫຼົ້າເບຍ ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການດູດຊຶມແຄວຊຽມຂອງຮ່າງກາຍເຊັ່ນດຽວກັນ ນອກຈາກນີ້ ຮໍໂມນເພດກໍມີຜົນຕໍ່ການດູດຊຶມ ແລະ ຮັກສາປະລິມານແຄວຊຽມໃນກະດູກອີກດ້ວຍ ຮໍໂມນເ ຫຼົ່ານີ້ຈະຫຼຸດລົງເມື່ອຄົນເຮົາມີອາຍຸຫຼາຍຂຶ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລະດັບແຄວຊຽມໃນກະດູກຫຼຸດລົງ ແລ້ວເຮັດໃຫ້ກະດູກບາງ ແລະ ແຕກຫັກງ່າຍ ເຮົາຈະສັງເກດເຫັນວ່າຄົນເຖົ້າມີອາການແບບນີ້ ຍ້ອນກະດູກບາງ ສ ຳລັບຄົນທີ່ມີຄວາມຕຶງຄຽດສູງ ຮ່າງກາຍຈະສູນເສຍປະລິມານແຄວຊຽມຫຼາຍຂຶ້ນຄືກັນ ຄົນທົ່ວໄປເມື່ອອາຍຸຜ່ານໄວກາງຄົນໄປແລ້ວ ກະດູກຈະບໍ່ແຂງແຮງຄືເກົ່າ ແຕ່ ສຳລັບພີ່ນ້ອງຊາວນາຊາວສວນທີ່ໃຊ້ກ ຳລັງໃນການເຮັດວຽກຕະຫຼອດເວລາ ຈະບໍ່ມີບັນຫາໃນການອອກກຳລັງກາຍເທົ່າໃດ ກະດູກ ແລະ ແຂ້ວກໍຈະແຂງແຮງ ສ່ວນຄົນທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ກັບໂຕະ ຮ່າງກາຍບໍ່ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍ ຄວນຫາເວລາອອກກ ຳລັງກາຍຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ ເພາະການອອກກຳລັງກາຍຈະຊ່ວຍກະຕຸ້ນໃຫ້ຮ່າງກາຍເກັບສະສົມແຄວຊຽມໃນກະດູກຫຼາຍຂຶ້ນ ເມື່ອບໍ່ອອກກຳລັງກາຍ ການສະສົມແຄວຊຽມຈະຫຼຸດລົງ ແລະ ສ້າງບັນຫາໃຫ້ ແກ່ຮ່າງກາຍໄດ້ ແຕ່ຖ້າອອກກຳລັງກາຍຫຼາຍເກີນໄປກໍມີຜົນເສຍຄືກັນ ຈາກການສຳຫຼວດພົບວ່າ ນັກແລ່ນມາຣາທອນຍິງເຮັດໃຫ້ປະຈຳເດືອນໝົດກ່ອນປົກກະຕິ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຂາດຮໍໂມນເອສໂຕຣເຈ ນ ສົ່ງຜົນໃຫ້ສູນເສຍແຄວຊຽມໄວຂຶ້ນ ເພາະສະນັ້ນ ຄົນທຸກເພດທຸກໄວຈຶ່ງຕ້ອງອອກກຳລັງກາຍຢ່າງເໝາະສົມ ເພາະຊ່ວຍປ້ອງກັນການເປັນກະດູກຜ່ອຍໄດ້ດີ ຄົນທີ່ອອກກຳລັງກາຍຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີຈະມີ ກະດູກທີ່ແຂງແຮງ ສາເຫດຂອງກະດູກເສື່ອມ ອີກສາເຫດໜຶ່ງກໍຄື ການສູບຢາ ການດື່ມເຫຼົ້າ ການດື່ມເຄື່ອງດື່ມປະສົມສານຄາເຟອີນ ແລະ ຢາບາງຊະນິດກໍເຮັດໃຫ້ກະດູກເສື່ອມໄດ້ຄືກັນ ທ່ານຜູ້ຟັງຄົງເຄີຍໄ ດ້ຍິນວ່າ ການກິນປາໂຕນ້ອຍພ້ອມທັງກະດູກ ແລະ ການດື່ມນົມຈະເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບແຄວຊຽມສູງ ສຳລັບນົມນັ້ນເປັນເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີແຄວຊຽມສູງ ແຕ່ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາບໍ່ສາມາດດູດຊຶມແຄວຊຽມທີ່ມີຢູ່ໃນນົ ມນັ້ນໄດ້ທັງໝົດ ມີການສຶກສາພົບວ່າ ປະລິມານ 60 ສ່ວນຮ້ອຍຫາ 80 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງແຄວຊຽມຖືກຂັບຖ່າຍອອກຈາກຮ່າງກາຍ ສະນັ້ນ ການດື່ມນົມຫຼາຍຈຶ່ງບໍ່ແມ່ນຄຳຕອບ ເພາະການດູດຊຶມແຄວຊຽມ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວ າມຕ້ອງການຂອງຮ່າງກາຍ ນອກຈາກນີ້ ວິຕາມິນ D ມີສ່ວນສຳຄັນໃນການດູດຊຶມແຄວຊຽມຂອງຮ່າງກາຍ ການໄດ້ຮັບແສງແດດໃນຕອນເຊົ້າກໍຈະມີປະໂຫຍດຫຼາຍເຊັ່ນດຽວກັນ ນອກຈາກນີ້ ສະພາບຄວາມ ເປັນກົດໃນກະເພາະອາຫານ ແລະ ລຳໄສ້ກໍມີສ່ວນສຳຄັນ ຖ້າກະເພາະມີຄວາມເປັນກົດຕ່ຳເກີນໄປ ຈະເຮັດໃຫ້ການດູດຊຶມແຄວຊຽມຫຼຸດລົງ ເຊັ່ນ ອາຫານຈຳພວກໄຂມັນສູງ ຫຼື ມີສານຟົສໂຟຣັດສູງ ເຮັດໃຫ້ ຮ່າງກາຍບໍ່ໄດ້ຮັບແຄວຊຽມຕາມທີ່ຄວນຈະໄດ້ຮັບ ອາຫານຈຳພວກຜັກສີຂຽວ ພືດທີ່ມີໃຍ ແລະ ໝາກໄມ້ສົ້ມຊະນິດຕ່າງໆ ມີແຄວຊຽມຫຼາຍ ອາຫານເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການດູດຊຶມແຄວຊຽມ ແຕ່ຊ່ວຍສົ່ງເສີ ມປະສິດທິພາບຂອງການດູດຊຶມແຄວຊຽມໃຫ້ດີຂຶ້ນ ຢ່າລືມວ່າ ຢາກໃຫ້ກະດູກແຂງແຮງ ຕ້ອງໄດ້ຮັບແຄວຊຽມທີ່ພຽງພໍ ເອົາລະ ທ່ານຜູ້ຟັງ ມາຮອດຕອນນີ້ ເວລາຂອງເຮົາກໍໄດ້ໝົດລົງແລ້ວ ຢ່າລືມຕິດຕາມຮັບ ຟັງລາຍການຂອງພວກເຮົາໃນຄັ້ງໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ ຂໍກ່າວຄຳວ່າ ສະບາຍດີ ທ່ານສັນຕິໄຊໄດ້ນຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງໄປແລ້ວ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າກໍຖືໂອກາດນີ້ແນະນຳປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ເຊິ່ງເປັນຄູ່ມືໃນການຮັກ ສາສຸຂະພາບດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ທີ່ຍິນດີຈະມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຟຣີ ຂໍເຊີນທ່ານຖ້າຟັງວິທີຂໍປຶ້ມໃນຕອນທ້າຍຂອງລາຍການ
ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ

ທີ່ຈົບໄປນັ້ນຄືລາຍການເພງຈາກອ້າຍສຳລານ ພະເຈົ້າຊົງເບິ່ງແຍງຮັກສາພວກທ່ານຢູ່ສະເໝີ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອດເວນຕິດສາກົນ AWR ຂໍ ເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາໄດ້ ພວກເຮົາຢາກຟັງຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ
ສົ່ງມາຕາມທີ່ຢູ່ນີ້ ລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ 798 Thomson Road ສິງກະໂປ 298186 ສະກົດແບບນີ້ 798 THOMPSON ROAD SINGAPORE 298186 ຫຼື ອີເມວມາກໍໄດ້ lao@awr.org lao@awr.org
ອາຈານສິງຫາກໍຈະນຳເອົາເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູມານຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງ ຊວນທ່ານຮັບຟັງເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູຈາກອາຈານສິງຫາໄດ້ເລີຍ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທຸກໆທ່ານ ໃນແຕ່ລະມື້ແຕ່ລະວັນ ເຮົາຄົງຈະໄດ້ຍິນຂ່າວສານຢ່າງມາກມາຍ ທ່ານ ມີແດ່ບໍທີ່ຈະບໍ່ມີຂ່າວຮ້າຍໃດໆຈາກທົ່ວໂລກ ຍາກທີ່ຈະບໍ່ມີຂ່າວຮ້າຍ ແມ່ນຫຼືບໍ່ ຍິ່ງຄົນທີ່ຕິດຕາມຂ່າວສາ ນທາງດ້ານວິທະຍຸ ໂທລະທັດ ໜັງສືພິມ ຈາກອິນເຕີເນັດ ແລະ ຈາກແຫຼ່ງອື່ນໆ ກໍຍິ່ງໄດ້ຮັບຂ່າວສານຢ່າງມາກມາຍ ເຮົາຈະເຫັນວ່າປັນຫາຂອງໂລກທຸກມື້ນີ້ ນັບວັນນັບໜັກໜ່ວງ ແລະ ສາຫັດຂຶ້ນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄວ າມຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງປະເທດ ຄວາມຂັດແຍ່ງເລື່ອງຄວາມເຊື່ອທາງສາສະໜາ ປັນຫາທາງດ້ານເສດຖະກິດ ບັນຫາໃນຄອບຄົວ ບັນຫາຂອງຄວາມແຫ້ງແລ້ງ ບັນຫາຂອງນ້ຳຖ້ວມ ແລະ ອື່ນໆອີກຢ່າງມາກມາ ຍຫຼາຍບັນຫາ ຈົນນັບບໍ່ຖ້ວນ ຄຳຕອບຂອງບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ ມີຫຼາຍຫຼືໜ້ອຍກໍສຸດແທ້ແຕ່ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ຂ້າພະເຈົ້າມີຂໍ້ຄວາມຈາກນິດຕະຍະສານໄທມ໌ ຊຶ່ງເປັນນິດຕະຍະສານຕ່າງປະເທດ ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີ ສະບັບວັ ນທີ 21 ຕຸລາຄົມ 2534 ມີຂໍ້ຄວາມວ່າຢ່າງນີ້ ເຮົາເຊື່ອວ່າມານຮ້າຍມີຈິງ ແລະ ແຜນງານທີ່ມັນຕັ້ງໃຈເຮັດມີດັ່ງນີ້ ອັນດັບແລກ ມັນບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ໃຜມີລູກ 2 ເມື່ອໃຜມີຄັນ ມັນຕ້ອງການຂ້າເດັກນ້ອຍເຫຼົ່ານັ້ນ ຫາກບໍ່ຖືກ ຂ້າດ້ວຍການເຮັດແທ້ງ ມັນກໍຕ້ອງການຢາກໃຈພວກເຮົາປະຖິ້ມເດັກນ້ອຍເຫຼົ່ານັ້ນ ຫຼື ທຳການທາລຸນທາງຮ່າງກາຍ ທາງອາລົມ ລ່ວງລະເມີດທາງເພດ ຝູງປີສາດຈາກນະລົກເຫຼົ່ານີ້ ຕ້ອງການທຳລາຍເດັກ ໆ ບໍ່ວ່າຈະດ້ວຍວິທີໃດວິທີໜຶ່ງ ເພາະເດັກນ້ອຍເຫຼົ່ານີ້ຄືຜູ້ໃຫຍ່ໃນວັນໜ້າ ຖ້າພວກມັນສາມາດທຳໃຫ້ຊີວິດຂອງເດັກນ້ອຍເຫຼົ່ານີ້ບິດບ້ຽວ ຫຼື ເກີດບາດແຜໃນຊີວິດ ເຂົາຈະກາຍເປັນຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ວິປະລິດແປປວນ ທີ່ ພ້ອມຈະຖ່າຍທອດຄວາມທຸກອັນຊົ່ວຮ້າຍນີ້ໄປສູ່ຄົນຮຸ່ນຕໍ່ໄປ ຈາກຂໍ້ຄວາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າອ່ານມານີ້ ທ່ານຜູ້ຟັງຈະເຫັນວ່າ ຜູ້ຂຽນມີຄວາມເຊື່ອວ່າ ມານຊາຕານມີຈິງ ແລະ ມັນຄືຜູ້ກໍ່ບັນຫາໃນໂລກນີ້ ເພາະມັນບໍ່ ຢາກເຫັນຄວາມກ້າວໜ້າ ບໍ່ຢາກເຫັນໂລກມີສັນຕິສຸກ ມັນຈຶ່ງຕ້ອງເຮັດທຸກຢ່າງເພື່ອສ້າງບັນຫາໃຫ້ຊາວໂລກທຸກຄົນຕ້ອງປະສົບກັບບັນຫາສາລະພັດ ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນນັ້ນ ກໍມີຄົນຈຳນວນມາກມາຍທີ່ຫັນ ໄປປະພຶດຜິດ ເຮັດຕົວຢ່າງທີ່ຊົ່ວຮ້າຍໃນຮູບແບບຂອງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຕ່າງໆ ກໍຍິ່ງເຮັດໃຫ້ບັນຫາຫຼາຍຂຶ້ນຢູ່ເລື້ອຍໆ ໃນພຣະຄຣິສຕະທຳຄຳພີໄດ້ບັນຍາຍລັກສະນະຂອງໂລກໃນສະໄໝກ່ອນນ້ຳຖ້ວມໂລກວ່ າ ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງເຫັນວ່າ ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງມະນຸດຢູ່ໃນໂລກທະວີມາກຍິ່ງຂຶ້ນ ແລະ ຄວາມຄິດຈິດໃຈຂອງເຂົາກໍໂນ້ມອຽງໄປໃນທາງທີ່ຊົ່ວຊ້າຢູ່ສະເໝີ ໃນຍຸກຕໍ່ມາເມື່ອ 3,000 ປີທີ່ແລ້ວ ຜູ້ຂຽນພຣະຄຣິ ສຕະທຳຄຳພີໄດ້ບັນຍາຍເຖິງສະພາບຂອງຄົນໃນຍຸກນັ້ນວ່າ ພຣະເຈົ້າຫວັງຈະໃຫ້ພວກເຂົາມີໝາກມີຜົນອອກມາເປັນຄວາມຍຸຕິທຳ ແຕ່ກັບເຫັນເປັນການນອງເລືອດ ຊົງຄາດຫວັງຄວາມຊອບທຳ ແຕ່ກັບໄ ດ້ຍິນຕັ້ງແຕ່ສຽງຮ້ອງໄຫ້ ແລະ ທົນທຸກທໍລະມານ ຈາກຂໍ້ຄວາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ອ່ານໄປແລ້ວນັ້ນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍໃນໂລກນີ້ໄດ້ເກີດຂຶ້ນມາແລ້ວ ຕະຫຼອດມາຈົນເຖິງທຸກມື້ນີ້ ຄົນທຸກຄົນຍາກ ຄົນໄຮ້ໂອກາດຖືກເອົາລັດເອົາປຽບ ປະເທດໃຫຍ່ເອົາປຽບປະເທດນ້ອຍ ນອກຈາກຄວາມຊົ່ວຮ້າຍທີ່ເກີດຈາກນ້ຳມືຂອງມະນຸດແລ້ວ ຊາຕານກໍຍັງໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາອີກຢ່າງມາກມາຍກ່າຍກອງ ໃນສະ ໄໝສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ 1 ມີຄົນຕາຍໄປກວ່າ 30 ລ້ານຄົນ ທັງທະຫານ ແລະ ປະຊາຊົນ ສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ 2 ປະຊາຊົນ ແລະ ທະຫານເສຍຊີວິດ ແລະ ສູນຫາຍໄປກວ່າ 60 ລ້ານຄົນ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນຍຸກສຸດທ້າຍນີ້ ຊາຕານຍິ່ງຈະເພີ່ມກຳລັງໃນການສ້າງຄວາມພິນາດໃຫ້ແກ່ມະນຸດ ແມ້ວ່າໃນຂະນະນີ້ ມານຍັງຄົງເຮັດວຽກຂອງມັນຢູ່ ແລະ ກໍກໍ່ໃຫ້ເກີດອຸບັດຕິເຫດ ແລະ ໄພພິບັດຕ່າງໆ ທາງທະເລ ທາງບົກ ຄວາມໂກລາຫົ ນ ແລະ ກໍທຸກຢ່າງທີ່ມັນເຮັດຂຶ້ນ ເປັນຕົ້ນວ່າ ພະຍຸທໍນາໂດ ແລະ ກໍພະຍຸຕ່າງໆ ຊຶ່ງພວກເຮົາເຫັນແລ້ວເປັນຕາໜ້າຢ້ານກົວ ມີນ້ຳຖ້ວມ ມີພະຍຸໄຊໂຄນ ເຮັດໃຫ້ນ້ຳຖ້ວມຕາມຊາຍຝັ່ງ ແລະ ກໍມີແຜ່ນດິນໄຫວເກີດຂຶ້ ນທົ່ວທຸກແຫ່ງຫົນຢູ່ໃນຮູບແບບຕ່າງໆ ຊາຕານກຳລັງໃຊ້ອຳນາດຂອງມັນ ທຸ່ມເທກຳລັງຂອງມັນຢ່າງເຕັມທີ່ ພຣະຄຣິສຕະທຳຄຳພີໄດ້ກ່າວວ່າ ວິບັດຈະມີແກ່ແຜ່ນດິນໂລກ ແລະ ທະເລ ເພາະວ່າມານໄດ້ລົງມ າຫາພວກເຈົ້າດ້ວຍຄວາມຄຽດ ເພາະມັນຮູ້ວ່າເວລາຂອງມັນມີໜ້ອຍເຕັມທີ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຮັກແພງ ເຮົາບໍ່ມີທາງລອດພົ້ນຈາກຜົນກະທົບເຫຼົ່ານີ້ ບໍ່ມີຜູ້ໃດບອກໄດ້ເລີຍວ່າຈະເກີດອັນໃດຂຶ້ນກັບບ້ານເມືອງຂອ ງເຮົາ ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວໃຫ້ກັບມະນຸດທຸກຄົນເຊື່ອ ແລະ ວາງໃຈໃນພຣະອົງ ບໍ່ວ່າແມ່ນຫຍັງຈະເກີດຂຶ້ນກັບຊີວິດຂອງເຮົາ ພຣະອົງຈະຊົງຮັກສາໄວ້ ແມ້ແຕ່ຄວາມຕາຍກໍບໍ່ສາມາດເອົາຊະນະໄດ້ ເພາະພຣ ະອົງຈະເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ເຊື່ອພຣະອົງຟື້ນຂຶ້ນມາຈາກຄວາມຕາຍ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ຊາຕານໄດ້ພ່າຍແພ້ແກ່ພຣະເຢຊູແລ້ວ ຂະນະນີ້ພຣະອົງຊົງຍອມໃຫ້ມັນເຜີຍທາດແທ້ຂອງມັນອອກມາໃຫ້ຈົນໝົດ ຈາກນັ້ນວັ ນໜຶ່ງຈະມາເຖິງ ເມື່ອພຣະອົງຈະສະເດັດກັບມາ ແລະ ຕັດສິນລົງໂທດມັນເອງ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໜ້າເສຍດາຍມາຮອດນີ້ເວລາພວກເຮົາກໍໝົດລົງອີກແລ້ວ ພົບກັນໃໝ່ໃນໂອກາດໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ສະບາຍດີ
ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູຈາກອາຈານສິງຫາໄປແລ້ວ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາທີ່ໄດ້ນຳມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໃນມື້ນີ້ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທ ະຍຸກະຈາຍສຽງແອັດເວນຕິສສາກົນ AWR ທ່ານຜູ້ຟັງເອີຍ ລາຍການຂອງເຮົາມີປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ຢາກຈະມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ອ່ານຟຣີທຸກຄົນ ໃນຂະໜາດກະທັດຮັດ ພຽງແຕ່ທ່ານຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາ ທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ກໍຈະເປັນຂອງທ່ານ ແລະ ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ກໍຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບສຳລັບສະມາຊິກທຸກຄົນໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານອີກດ້ວຍ ໃນຕອນທ້າຍຂອງປຶ້ມກໍຈະມີຄຳ ຖາມໃຫ້ທ່ານໄດ້ຝຶກຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບນຳອີກດ້ວຍ
ຫາກທ່ານຜູ້ຟັງມີຂໍ້ຄິດເຫັນປະການໃດກ່ຽວກັບລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ພວກເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ຫຼື ຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງທາງລາຍການຂອງເຮົາ ດັ່ງນັ້ນຂໍໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍມາທີ່ລາຍກ ານຂອງເຮົາໄດ້ ພວກເຮົາຍິນດີທີ່ຈະຕອບຈົດໝາຍຂອງທ່ານທຸກໆສະບັບເນາະ
ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງສົ່ງມາຕາມທີ່ຢູ່ນີ້ ລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ 798 Thompson Road Singapore

ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ໄດ້ອີກໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງລາວສຸຂະພາບ ແລະ ຄຳສອນຂອງພະເຢຊູ ຢ່າລືມຕິດຕາມຮັບຟັງເດີ້ທ່ານຜູ້ຟັງ
ລາຍການຂອງເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງ ກະລຸນາຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາໄດ້ເດີ້ ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຍິນດີຈະສົ່ງປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ເພື່ອເປັນການຂອບໃຈທ່ານຜູ້ຟັງ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຟ້າວໆຂຽນເຂົ້າມາແດ່ເດີ້ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາໃນມື້ນີ້ ສຳລັບມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າ ທ້າວສັນຍາ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າ ນາງພອນທິບ ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອ ນ ພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ຂໍກ່າວຄຳວ່າ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ